एवम् तर्हि योगात् सन्न्यास एव विशिष्यते कथम् तर्हि इदमुक्तम् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति शृणु तत्र कारणम् त्वया पृष्टम् केवलम् कर्मसन्न्यासम् कर्मयोगम् च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् तदनुरूपम् प्रतिवचनम् मया उक्तम् कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेक्ष्य ज्ञानापेक्षस्तु सन्न्यासः साङ् ख्यम् इति मया अभिप्रेतः परमार्थयोगश्च स एव यस्तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्यात् योगः सन्न्यास इति च उपचर्यते कथम् तादर्थ्यम् इति उच्यते सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु पारमार्थिको दुःखम् आप्तुम् प्राप्तुम् अयोगतो योगेन विना योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पितरूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननात् ईश्वरस्वरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात् प्रकृतः सन्न्यासो ब्रह्म उच्यते न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म हि परः नारायणोपनिषत् द्वि अष्टसप्तति इति श्रुतेः ब्रह्मपरमार्थसन्न्यासम् परमात्मज्ञाननिष्ठा लक्षणम् न चिरेण क्षिप्रमिव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उक्तम् कर्मयोगो विशिष्यते इति